SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວປະຈຳສັບປະດາໃຫ້ຊາບແດ່ ຄືວ່າກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມອາຊຽນຄັ້ງທີ 37 ທີ່ວ່າກະທຳຜ່ານທາງອອນລາຍນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ ລະມັນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັ ງແດ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອາຊຽນ ອ່າ ຄັ້ງທີ 37 ທີ່ຜ່ານການປະຊຸມລະບົບທາງໄກ ເທື່ອນີ້ນະຄັບ ກະເປັນການປະຊຸມລະດັບຜູ້ນຳຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປີ 2020 ທີ່ສາທາລະນະສັງຄົມນິ ຍົມຫວຽດນາມເປັນປະທານອາຊຽນ ກະມີຜູ້ນຳປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຈາກ 10 ປະເທດ ລວມເຖິງເລຂາທິການອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ນຳ ຄູ່ເຈລະຈາເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວຂ້ອງເທື່ອນີ້ ກະໄດ້ແກ່ ຈີ ນ ຍີ່ປຸ່ນ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ນິວຊີແລນ ອອສເຕຣເລຍ ອິນເດຍ ແລະກະຣັດເຊຍເນາະ ລວມເຖິງເລຂາທິການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳມະການຜູ້ຈັດການກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງ ປະເທດ IMF ລະກະປະທານທະນາຄານໂລກ ທ່ານ ຫງວຽນ ຝູຈ້ອງ ປະທານສາທາລະນະສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ຢືນຢັນຄວາມຮ່ວມມືຂອງທຸກປະເທດຕໍ່ໄປ ທ່າມກາງຄວາມທ້ າທາຍຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະສະຖານະການພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ລະກະອີກຫຼາຍເລື່ອງ ໂດຍຄວາມຮ່ວມມືຕ້ອງເນັ້ນທີ່ການສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ຄວາມສະຫງົບ ຄວາມຮ່ວມມື ພັດທ ະນາ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລ ໃຫ້ກ້າວຜ່ານຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ອຸປະສັກ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກປັດຈຸບັນທີ່ມີບັນຫາຊັບຊ້ອນ ທັງພະຍາດ ໄພທຳມະຊາດ ຄວາມຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ທຸກປະເທດຕ້ອງຈັບມື ກ້າ ວໄປຂ້າງໜ້າ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ເອື້ອຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນຕໍ່ໄປເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງກອງປະຊຸມນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນທາງ ຜ່ານທາງອອນລາຍຕົວະ ແມ່ນບໍ ແມ່ນ ປະຊຸມທາງໄກທາງ ອອນລາຍ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ມາຈຸ້ມຫົວກັນຢູ່ຕຶກຫຼັງດຽວ ແມ່ນບໍ ແມ່ນ ກະຄືຢູ່ປະເທດໃຜປະເທດລາວເນາະ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າອັນ ເລື່ອງເພິ່ນປະຊຸມຢູ່ທາງອອນລາຍນີ້ນະ ເຊັ່ນວ່າມີ ມະຫາອຳນາດທ້ອງຖິ່ນ ແລ້ວກະມະຫາອ ຳນາດທາງໄກປະຊຸມເຂົ້າຮ່ວມນຳນີ້ ແລ້ວຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ຫຼືວ່າເຫັນວີ່ແວບ ຜ່ານຫູຜ່ານຕາໃນທາງໂທລະພາບນີ້ແມ່ນວ່າ ບັນຫາໃຫຍ່ຂອງກອງປະຊຸມຫັ້ນ ບາງຢ່າງຫັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄຶກຄັກ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະກະກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ເນາະ 2 ເລື່ອງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າຫຍັງກັນແດ່ເນາະ ເຂົາກໍເກີດເປີດການປະຊຸມເນາະ ມີການຫຍິບຍົກບັນຫາເລື່ອ ງຕ່າງໆ ທີ່ມາ ມາ ມາຫາລືກັນ ສ່ວນຜົນສະຫຼຸບກະຊິໄດ້ນຳມາເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າຫຼັກໆກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງສະຖານະການໂຄວິດ ໃນການຮ່ວມມືກັນ ລະການຮ່ວມມືຫຼັງສະຖານະການໂຄວິດຜ່ານໄປ ໂດຍສ ະເພາະເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ຕ້ອງມາຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ໃຫ້ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະເອີ້ນວ່າຍົກລະດັບເສດຖະກິດໃຫ້ມັນມັນດີຂຶ້ນໂດຍເລັວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ມີຜົນກະທົບມາເປັນເວລາໂດນ ແລະ ກ່ຽ ວກັບເລື່ອງກອງປະຊຸມນີ້ນະ ທີ່ວ່າກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍປະຈຳປີ 2020 ວ່າແຕະ ທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍເປັນສະມາຊິກນີ້ ຫຼືວ່າໄດ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມນຳນີ້ ເພິ່ນໄດ້ສະເໜີຢ່າງໃດ ຫຼື ວ່າໄດ້ເວົ້າວ່າຢ່າງໃດເນາະ ອັນນີ້ ອັນ ກະຍັງກະຍັງໃນລາຍລະອຽດເນາະ ວ່າປະເທດໃດສະເໜີອີ່ຫຍັງແດ່ນີ້ກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ ອ່າ ຕົວນີ້ ອ່າ ລາຍລະອຽດໂຕນີ້ອອກມາ ແຕ່ວ່າຫຼັກໆກະຄືເປັນເລື່ອງຂ ອງການຮ່ວມມືກັນໃນການສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ແລະກະການຍົກລະດັບຄວາມຮ່ວມມືເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດຫຼັງສະຖານະການໂຄວິດເນາະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບປະເທດໄທເດ ທີ່ວ່າເປັນສະມາຊິກທີ່ສຳຄັນປະເທດໜຶ່ງ ຂອງອາຊຽນນີ້ລະ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນມີຫຍັງໄດ້ຕຽມໄປ ຫຼືວ່າຕຽມຊິເວົ້າຊິວ່າ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ມີການ ບອກຜ່ານຂ່າວໆໃຫ້ເປັນທີ່ຊາບເລັກໆນ້ອຍໆຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະກະຄ້າຍໆກັບປະເທດ ອື່ນໆເນາະ ກະເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພູມິພາກ ແລ້ວກະກັບປະເທດທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັນໃນເທື່ອນີ້ ກະເລື່ອງຂອງໂຄວິດ-19 ການ ເລື່ອງຂອງການສ້າງອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂ ງ ແລ້ວກະຍັ່ງຍືນເນາະ ໃນຫຼັງສະຖານະການໂຄວິດ ລວມເຖິງການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ໃນການສ້າງບັນຍາກາດຄວາມຮ່ວມມື ໃນ ໃນພູມິພາກຂອງອາຊຽນນີ້ເນາະ ຄັນວ່າໄດ້ເອີ່ຍເຖິງປະເທດໄ ທແລ້ວ ກະຂໍຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການທີ່ວ່າເດີນຂະບວນປະທ້ວງຊະວ່າ ທີ່ວ່າຍັງບໍ່ຕົກບໍ່ແຕກກັນນັ້ນ ຍັງ ຍັງຄາກັນ ແລ້ວກະຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະຍັງມີ ມີຕໍ່ໄປຢູ່ ກະຊິເປັນກຸ່ມບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຫຼາຍເນາະ ແລ້ວກະຊິ ມີການນັດຊຸມນຸມກັນຄັ້ງໃຫຍ່ເປັນ ເປັນໄລຍະໆໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ໄດ້ ໄດ້ຂ່າວວ່າຕອນນີ້ກະປະມານສັກວັນທີ 20-21 ກະຊິມີການຊຸມນຸມໃຫຍ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ອັນນີ້ກະ ກະເປັນການຊຸມນຸມທີ່ຄ່ອນຂ້າງທີ່ຊິສະຫງົບດີຢູ່ເນາ ະ ອື ກະແປວ່າຜູ້ປະທ້ວງຍັງບໍ່ເບື່ອບໍ່ໜ່າຍ ຍັງມີຄວາມອົດທົນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແລ້ວເລື່ອງໃໝ່ນີ້ຢາກໃຫ້ທ່ານມາເວົ້າສູ່ຟັງນີ້ແມ່ນວ່າ ນະຄອນພະນົມຈັດແລ່ນຄັ້ງທີ 3 ນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນ ນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນການຈັດພາຍໃຕ້ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ເປັນການຈັດກິດຈະກຳແລ່ນຍ່າງຂ້າມຂອງນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ຄັ້ງທີ 3 ກະຄຶກຄັກເນາະ ກະມີນັກກິລາ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຈາກຫຼາຍຊາດເນາະ ເ ຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 4,000 ກວ່າຄົນເນາະ ອັນນີ້ທີ່ບໍລິເວນຂົວມິດຕະພາບ 3 ນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວເນາະ ທ່ານ ໄກສອນ ກອງສະຫຼາດ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດນະຄອນພະນົ ມ ເພິ່ນກະໄດ້ເປັນປະທານປ່ອຍໂຕນັກກິລາຍ່າງແລ່ນຂ້າມຂອງນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2020 ກະເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາສຳພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກິລາຂອງຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ແລະ ເປັນກາ ນກະຕຸ້ນເສດຖະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊາວຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ແລະກະນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍທົ່ວໄປເນາະ ກິດຈະກຳຍ່າງແລ່ນຂ້າມຂອງນະຄອນພະນົມ ອ່າ ເທື່ອນີ້ກະມີນັກກິລາເຂົ້ າຮ່ວມກິດຈະກຳປະມານ 4,046 ຄົນ ມີກິດຈະກຳຢູ່ 3 ປະເພດ ກໍຄືປະເພດແລ່ນຮາຟມາຣາທອນ ໄລຍະທາງ 21.1 ກິໂລແມັດ 2 ປະເພດມິນິມາຣາທອນ ໄລຍະທາງ 10 ກິໂລແມັດ ແລະ 3 ປະເພດ Fun Run ໄລຍະທາງ 3.5 ກິໂລແມັດ ໂດຍທຸກໄລຍະກໍສິມີຈຸດສະຕາດ ຫຼືວ່າຈຸດອອກ ທີ່ບໍລິເວນຂົວມິດຕະພາບ ນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ແລ່ນຂຶ້ນເຖິງກາງຂົວມິດຕະພາບ ແລ້ວກໍລ້ຽວກັບລົງມາ ໄປຕາມຖະໜົນລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນເຂດນະຄອນພະ ນົມເນາະ ເຂົ້າເສັ້ນໄຊ ຢູ່ຂົວມິດຕະພາບ 3 ນະຄອນພະນົມ ຄຳມ່ວນ ຄືເກົ່າ ກະພາຍໃຕ້ການຈັດທີ່ລະມັດລະວັງເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນຳເນາະ ອັນ ມັນ ມັນແປກໆນະ ຄັນໄດ້ເອີ່ຍເຖິງໂຄວິດ-19 ລະ ກ ະທັງທີ່ວ່າຊາຍແດນລາວໄທນີ້ ໂດຍສະເພາະລາວນີ້ປິດແຈບ ບໍ່ຢາກໃຫ້ອອກ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າ ອັນ ໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ວ່າລ້ຽງຊີບຄອບຄົວ ທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນກໍບໍ່ໃຫ້ອອກມາຊີ້ ຫຼືວ່າແນ ວໃດກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນແປກໆນະ ມາ ມາ ມາແລ່ນຫຼິ້ນແລ່ນມ່ວນ ແລ່ນຫົວ ອອກກຳລັງກາຍວ່າຊັ້ນ ຕັ້ງ 4,000 ຄົນພຸ້ນ ມັນ ມັນກະຍາກຕົວະ ມັນກະເປັນຊ່ອງທາງທີ່ວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າມໄປຂ້າມມາໄດ້ ແລະ ເພິ່ ນເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດເນາະ ກະທັງທີ່ວ່າມີໂຄວິດ-19 ມາຈອບດັກຫົວຢູ່ ອັນນີ້ເນາະ ການແລ່ນກະຄືແລ່ນໄປເຖິງເຄິ່ງສະພານ ກະຕົງກາງສະພານ ແລ້ວກະລ້ຽວກັບເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຂ້າມໄປທາງແຂວງຄຳມ່ວນ ເນາະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ຊາຍແດນກະ ສະພານ ຂົວນີ້ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດ ຍັງປິດ ປິດສະໜິດຢູ່ເນາະ ລະກະແລ່ນກັບມາໃນນະຄອນພະນົມ ແປວ່າແລ່ນຢູ່ແດນໄທ ໄປຮອດອັນ ກາງຂົວ ຫຼືວ່າບ່ອນຊາຍແດນເສັ້ນໝາຍຫັ້ ນ ລະກະລ້ຽວກັບຄືນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ອືມ ກະແປວ່າຍັງບໍ່ຮອດຄຳມ່ວນທີ່ ເກືອບຮອດວ່າຊັ້ນເທາະ
ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລ້ວບາດນີ້ ອັນນ່ະ ມັນ ມັນແລ່ນນີ້ນ່ະ 3-4,000 ຄົນນີ້ ໄດ້ເສຍເງິນເຂົ້າບໍ່ ຫຼືວ່າເຂົ້າສະໝັກແລ່ນຟຣີ ອໍ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນ

ສຸຂະພາບດີກະຍັງຫຸ່ນດີຢູ່ຈັ່ງຊີ້ກະ ກະຫຼາຍເນາະ ອື ກະແປວ່າມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນກິລາແທ້ ມັນເປັນການຫາລາຍໄດ້ໂດຍທາງອ້ອມ ເພື່ອວ່າເປັນກຸສົນຊ່ວຍນັ້ນອັນນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືລາຍໄດ້ ຫຼັງຈາກຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່ າຍແລ້ວນີ້ ກໍສິມອບໃຫ້ກັບທາງໂລງພະຍາບານແນ່ ຊົມລົມຜູ້ສູງອາຍຸແນ່ ຊົມລົມຂອງຜູ້ພິການແນ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເງິນທີ່ໄດ້ນີ້ໄດ້ແບ່ງຂ້າມຂອງໄປບໍ່ ຕອນນີ້ ປີນີ້ເນາະ ກະບໍ່ຄືປີກ່ອນໆ ພຸ້ນເນາະ ເພາະວ່າປີກ່ອນກ ະໄດ້ແລ່ນຂ້າມຂອງ ກະໄດ້ມອບໃຫ້ທາງ ທາງໂລງພະຍາບານ ທາງ ທາງຄຳມ່ວນຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ບໍ່ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຂ່າວ ກະເຫັນບອກວ່າໃຫ້ກັບໂລງພະຍາບານໃນນະຄອນພະນົມ ກັບຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ພິການແຄ່ ນັ້ນເນາະ ອື ກະແປວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນກຸສົນອັນໜຶ່ງ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນກິລາແທ້ ອັນກິລາ ອັນ ແປວ່າແກມໄປເພື່ອວ່າຫາລາຍໄດ້ໂດຍທາງອ້ອມ ລະກະເພື່ອ ລື່ນເລີງໃຈ ແລ້ວກະມ່ວນຊື່ນໃນທ້ອງຖິ່ນຊື່ໆ ແມ່ນບໍ່ ກະມີເ ປີດຮັບທົ່ວໄປ ກໍມີທັງຄົນໄທ ຄົນລາວທີ່ຢູ່ໃນປະເທດໄທຢູ່ແລ້ວເນາະ ຫຼັງຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຄ້າງໃນປະເທດໄທ ຄັນວ່າເວົ້າຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນ ມັນເປີດກວ້າງຊີ້ນີ້ ໄດ້ທີ່ 1 ທີ່ 2 ຫຼືວ່າຊັ້ນນຳທີ່ວ່າແລ່ນໄດ້ດີນີ້ ມັນ ມັນກໍ ຕ້ອງມີພວກອາຊີບມາແລ່ນຕົວະ ຫຼືວ່າບໍ່ໃຫ້ພວກອາຊີບມາແລ່ນບໍ່ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົາບອກວ່າເປັນ ເປັນຜູ້ສະໝັກຫຼິ້ນ ລາງວັນກະບໍ່ແມ່ນເປັນເງິນເປັນທອງເນາະ ກະຊິເປັນຖ້ວຍລາງວັນທຳມະດານີ້ເນາະ ອື ກະແບບ ບໍ່ ບໍ່ມີນັກກິລາອາຊີບມາແລ່ນ ແປວ່າພວກປະຊາຊົນທຳມະດານີ້ແຫຼະເນາະ ແລ້ວກະພວກຄ້າພວກຂາຍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ທຳມະດາ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ອືມ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງເດ ທີ່ວ່າມັນບໍ່ແປກດອກ ຂອງທຳມະດາ ກໍວ່າແມ່ນພຸ້ນລະ ໄປ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າໄທຈັບຢາເສບຕິດ ຄືເຄຕາມີນ ຫຼືວ່າຢາບອກຢາບ້ານີ້ມາກມາຍທີ່ສຸດວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດ ກໍຖືວ່າເປັນ ເປັນຄັ້ງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍຈັບມາໃນປະເທດໄທເນາະ ຊັ່ງ ເປັນກິໂລກໍໄດ້ປະມານ 11,500 ກິໂລເນາະ ຖ້າຕີເປັນເງິນກໍປະມານ 28,000 ລ້ານກວ່າບາດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທ່ານ ສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະໄດ້ກວດສອ ບການກວດຍຶດເຄຕາມີນ ຫຼືວ່າຂອງເຄືອຂ່າຍຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດລາຍໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກທີ່ໜ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທາງການໄຕ້ຫວັນວ່າ ມີການລັກສົ່ງອອກເຄຕາມີນ 300 ກິໂລ ໄປໄຕ້ຫວັນ ຈາກການສືບສວນເນາະ ກໍພົບໂກດັງຕົ້ນທາງ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ໂກດັງຕຳບົນທ່າຂ້າມ ອຳເພີບາງປະກົງ ຈັງຫວັດສະເຊີງເຊົາ ກະໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ຈົນກະທັ້ງພົບເຄຕາມີນບັນຈຸໃນຖົງກະສອບ ລວມນ້ຳໜັກ ປະມານ 11,500 ກິໂລ ມູນລະຄ່າກະປະມານ 28,750 ລ້ານບາດ ຖືວ່າເປັນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍຈັບໄດ້ໃນປະເທດໄທ ແລ້ວກະໜ້າຊິເປັນເຄືອຂ່າຍສົ່ງອອກຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດລາຍໃຫຍ່ ກຽມສືບສວນຈັບກຸມຂະຫ ຍາຍຜົນເຄືອຂ່າຍຢາເສບຕິດລາຍນີ້ ພ້ອມດຳເນີນຄະດີຍຶດຊັບສິນຕໍ່ໄປ ຄາດວ່າຢາເສບຕິດເຫຼົ່ານີ້ເນາະ ກໍຊິກຽມສົ່ງໄປປະເທດທີ່ 3 ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດທີ່ວ່າຈັບໄດ້ໃນຄັ້ງນີ້ ມັນຈັບຢູ່ຈັງຫວັດສະ ເຊີງເຊົາພຸ້ນນະ ທາງກຸງເທບພຸ້ນນະ ແລ້ວແມ່ນວ່າ ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນມາຈາກໃສ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ບໍ່ ອັນນີ້ສືບສວນເສັ້ນທາງລຳລຽງຢາເສບຕິດເທື່ອນີ້ເນາະ ກະຄາດວ່າ ດູເດົາວ່າໜ້າຊິເປັນການລຳລ ຽງຜ່ານສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ກ່ອນເຂົ້າມາພັກຢູ່ໃນໂກດັງຢູ່ສະເຊີງເຊົາເທື່ອນີ້ ແລ້ວກະຫຼັງຈາກເຂົ້າໄປກວດສອບນີ້ ກະພົບຜູ້ດູແລຢູ່ 2 ຄົນເນາະ ອາດຊິເປັນຄົນງານ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ເຝົ້າເນາ ະ ກະທຳໜ້າທີ່ການຂົນຍ້າຍ ກະໄດ້ຈັບກຸມໄປ ກະຊິໄດ້ຂະຫຍາຍຜົນ ຫາເຈົ້າຂອງ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ໄປເນາະ ຄັນມັນເປັນແບບນີ້ນີ້ ກໍແປວ່າ ຄັນວ່າມັນມາຈາກສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ ແນ່ນອນລະ ພວກຄ້າຢາບ ອກຢາບ້າຢູ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າປະເທດພະມ້າກະດີ ເຮັດເຄມີ ທາດເຄມີນີ້ບໍ່ເປັນດອກ ກໍແປວ່າດູເດົາໄດ້ວ່າມັນມາຈາກສາທ າລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕົວນີ້ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ເສັ້ນທາງວ່າມາຈາກໃສແທ້ ແຕ່ວ່າຄາດການວ່າມາຈາກສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຊິເປັນມາຈາກປະເທດໃດນັ້ນ ອັນນີ້ກະຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບຫາຂໍ້ມູນ ຕົງນີ້ຢູ່ເນາະ ຄືຢາທີ່ວ່າມາເຮັດຢາບອກຢາບ້າຕ່າງໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ອັນນ່າ Ephedrine ນີ້ຊິ ລາວ ໄທ ພະມ້າ

ຈາກປະເທດອື່ນ ແລ້ວກະຂົນມາຢູ່ສະເຊີງເຊົາ ກ່ອນທີ່ຊິຂົນຕໍ່ໄປ ອ່າ ກະຈາຍໄປປະເທດທີສາມ ຄືທົ່ວໂລກວ່າຊັ້ນເທາະ ເພາະວ່າຈຳນວນມັນຫຼາຍຕ້ອງໝື່ນ 11,000 ກວ່າກິໂລເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າບ້ານເຮົານີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ເຮັດເກືອໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮັດແປ້ງນົວນີ້ກະຍັງເຮັດບໍ່ເປັນຊ້ຳ ມັນຊິໄປເຮັດຢາອີຟິດຣິນນີ້ ກະ ກະແມ່ນຍາກແຫຼະ ໂດຍສະເພາະເຄຕາມອກເຄຕາມິນ ອັນພວກຢາທີ່ວ່າເຮັດຢາເສບຕິ ດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ມັນ ແມ່ນວິທະຍາສາດ ແລ້ວກະຕ້ອງມີອຸປະກອນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທາດເຄມີຕ່າງໆນີ້ ກະແປວ່າ ດັ່ງທີ່ເວົ້າຕ້ອງແມ່ນດູເດົາມາຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໃນເມື່ອທີ່ຈັບໄດ້ ແລ້ວນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າສອງຄົນນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຄົນຈັງຫວັດໃດ ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນຄົນໄທອີສານບໍ່ ຫຼືວ່າຄົນໄທ ໄທກຸງເທບພຸ້ນ ອັນນີ້ກະເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນເນາະ ຄື ຄົນ ຄົນແຖວສະເຊີງເຊົານັ້ນລະ ກະເປັນ ເປັນຜູ້ ຜູ້ເ ຝົ້າ ແລ້ວກະຜູ້ເປັນ ເປັນກຳມະກອນເນາະ ໄປຂົນໄປຍ້າຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ
ເອີ ກະແປວ່າໂຊກຮ້າຍແລ້ວຖືກຈັບນີ້ ແລ້ວຮູ້ແລ້ວວ່າທີ່ວ່າມັນມາຈາກສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ນະ ແລ້ວທາງຕຳຫຼວດ ຫຼືວ່າພວກປາບປາມຢາເສບຕິດນີ້ ຮູ້ວິທີການທີ່ວ່າມັນເອົາມາຈາກສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳໄປຮອ ດສະເຊີງເຊົາບໍ່ ອັນນີ້ວິທີການຕົງນີ້ເນາະ ກະຄືຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສອບສວນຫາ ຫາ ຫາຂໍ້ມູນຕົງນີ້ຢູ່ ເພາະວ່າສອບຖາມຄົນເຝົ້າ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າ ອ່າ ມາ ມາໄດ້ຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າພໍມາເຖິງແລ້ວ ຈະມາເປັນຄົນ ຄົນເຝົ້ າ ຄົນ ອ່າ ຮຽກວ່າເກັບໃຫ້ມັນຮຽບຮ້ອຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ພວກອັນທີ່ວ່າເຝົ້າຫັ້ນ ພາສາອັງກິດເຂົາເອີ້ນວ່າ babysitting ເຝົ້າລູກນ້ອຍ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຮູ້ດອກ ນາຍໃຫຍ່ມັນ ນາຍ ນາຍໃຫຍ່ພຸ້ນມັນ ເຂົາແຮ່ງບໍ່ໃຫ້ເຫັນໜ້າຊ້ຳ ແຫຼະ ໜວດໜ້າກະບໍ່ເຫັນ ກິ່ນກະບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ອັນນີ້ພວກມາເຝົ້າຊື່ໆ ກະກິນເງິນລາຍຈ້າງປະຈຳວັນໄປຊື່ ກະບໍ່ຮູ້ດອກ ແຕ່ວ່າກະອາດຈະມີຄວາມຜິດທີ່ວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າ ຮູ້ ອັນນີ້ມັນກະເປັນເລື່ອ ງກົດໝາຍຊິເອົາເລື່ອງກັນດອກ ແລ້ວເລື່ອງຢາເສບຕິດນີ້ ອັນນີ້ນີ້ເປັນງວດແລກໆສຳລັບທ້າຍປີນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືເປັນ ເປັນລັອດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລ້ວກະເປັນລັອດ

Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ